ຢູ່ທີ່ເມືອງ Carhenge Alliance Nebraska ຖ້າຫາກວ່າພົບເຫັນຢູ່ໃກ້ກັບຖະໜົນຫຼວງທີ່ບໍ່ມີການເສຍຄ່າ ຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ ຫຼື ພຽງເປັນຂອງແປກໆ ຄົງຈະແມ່ນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ດຶງດູດໃຈຢູ່ແຄມຖະໜົນຫຼວງ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ແນ່ນອນວ່າມີຫຼາຍປານ ໃດ ເພາະວ່າບໍ່ມີກົດລະບຽບບັງຄັບໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ບອກເຖິງປະເພດໃຫ້ຄົນເບິ່ງ

ໃນລັດອິນດຽນາ ກ່າວວ່າ ເຫດຜົນບາງຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ໄປເບິ່ງບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ດຶງດູດໃຈຢູ່ແຄມຖະໜົນຫຼວງກໍເພາະວ່າ ທ່ານໄດ້ຢູ່ໃນລົດເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ທ່ານສາມາດອອກມາຈາກລົດເພື່ອຢືດຂ າຢືດແຂ່ງ ທ່ານສາມາດມີເວລາໜ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອລົມກັບຄອບຄົວ ເຮັດແນວໃດແນວໜຶ່ງ ແລະ ທ່ານຊອກຫາບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ແປກໆ ບ່ອນແປກໆ ທີ່ມີຊາຍແດນສາມລັດມາຄົບກັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຢືນຢູ່ໃນຈຸດທີ່ລັດ ມິຊິແກນ ອິນດຽນາ ແລະ ໂອໄຮໂອ ພໍ້ກັນ ແລະ ຫຼຽວເຫັນຫໍນ້ຳປະປາສູງທີ່ມີຮູບໜ້າຍິ້ມແຍ້ມ ທີ່ສາມາດຫຼຽວເຫັນໄດ້ຈາກໄລຍະໄກຫຼາຍກິໂລແມັດ ບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ດຶງດູດ ແລະ ແຄມຖະໜົນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົ ມຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ເວລາພວກທະຫານກັບຄືນປະເທດ ພວກຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໄປເຫັນໂລກມາແລ້ວ ແລະ ມີກະຕືລືລົ້ນຢາກສຳຫຼວດເບິ່ງປະເທດຂອງຕົນເອງ
And this was before the advent of fast food restaurants and there just weren't a lot of places to pull off ທ່ານນາງ ຈູລຽນ ກ່າວວ່າ ບ່ອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມາກ່ອນຮ້ານອາຫານໄວທັນໃຈ ແຕ່ກ່ອນບໍ່ຄ່ອຍມີເປັນບ່ອນພໍທີ່ຈະຢຸດເຊົາ ບັນດາເຂດຕ່າງໆໄດ້ເລີ່ມກ່າວວ່າ ເຮ ພວກເຮົາຕ້ ອງການໃຫ້ພວກຄົນເຫຼົ່ານີ້ອອກຈາກຖະໜົນຫຼວງ ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມາທ່ຽວເຂດພວກເຮົາເພື່ອມາຈ່າຍເງິນ ເພາະສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າພາກັນເລີ່ມສ້າງສິ່ງທີ່ດຶງດູດໃຈພວກທີ່ມາທ່ອງທ່ ຽວ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆພາກັນຕັ້ງຂຶ້ນມາ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນັບແຕ່ຮູບແຕ້ມທີ່ແຈ້ງໆ ໄປຫາຮູບປັ້ນທີ່ແປກໆ ເພື່ອດຶງດູດຄົນ ສິ່ງທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ ມັກຈະເປັນບ່ອນດຶງດູດເອົາຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາ ຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກໍ້ເຊືອກ ໝາກບານ ຕັ່ງນັ່ງ ຫຼື ກ້ອນເຂົ້າຈີ່ ຖ້າຫາກວ່າຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ເປັນສິ່ງທີ່ດີສຳລັບການຜະລິດ ມັນຍັງດີກວ່ານັ້ນອີກສຳລັບສິ່ງທຳມະຊາດ ເຊັ່ນວ່າ ງົວກະທິງທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກຢູ່ເມືອງໂກ ໂມໂກ ລັດອິນດຽນາ kids get to see a lot of different parts of the United States and ທ່ານ Mike Schwartz ຈາກລັດໂອໄຮໂອ ກ່າວວ່າ ການຢຸດຢູ່ບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ດຶງດູດໃຈແຄມຖະໜົນຫຼວງເປັນວິທີທີ່ດີ ສອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃກ້ຊິດກັບທ່ານຂຶ້ນຕື່ມ ທ່ານ Schwartz ກ່າວວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍພາກັນ ໄດ້ເຫັນຫຼາຍເຂດຂອງສະຫະລັດ ດຶງເອົາຕານ່າງລົງເພື່ອໂອ້ລົມກັບແມ່ແລະພໍ່ ຂອງແປກໆ ແລະຜິດປົກກະຕິທີ່ເຫັນເປັນເຮືອນບິດບ້ຽວ ແລະພວກກະຕ່າຍໃຫຍ່ນັ້ນ ທ່ານນາງ ຈູລຽນ ເຊື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງເກີນໄປກວ່າການພັກຜ່ອນສຳລັບພວກເດີນທາງ ແລະນຳເອົາລາຍໄດ້ມາໃຫ້ບັນດາປະຊາຄົມທີ່ຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນ ທ່ານນາງຈູນ ຈູລຽນ ກ່າວວ່າ ທ່ານເດີນທາງຫຼາຍເ ທົ່າໃດ ທ່ານຈະເຫັນໂລກກວ້າງອອກໄປເທົ່ານັ້ນ ແລະຈະເປັນການງ່າຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວສຳລັບພວກເຮົາທັງໝົດທີ່ຈະຮັກແພງກັນ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA